ໃນສະໄໝອັນກ້າວໜ້າ ຈະໄປໃສມາໃສມັນກໍສະດວກສະບາຍ ປອດໄພ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າມີການຕ້ອງຫ້າມ ຫຼື ກົດເກນບາງສິ່ງບາງຢ່າງປະກອບໃສ່ກໍໄປວ່າມັນຈະບໍ່ສະດວກສະບາຍປານໃດແທ້ ໃນເວລານີ້ຄືວ່ າຕໍ່ແຕ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ລາມມາຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແມ່ນວ່າໂລກນີ້ວຸ້ນວາຍບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ໂຄວິດ-19 ມັນເຮັດໃຫ້ໂລກນີ້ທັງປວງລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ ເພາະມັນຮ້າຍກາດຫຼາຍ ແລະ ມະນຸ ດກໍຍັງປາບປາມ ແລະ ຫຼື ປ້ອງກັນມັນໄວ້ບໍ່ໄດ້ເທື່ອ ແຕ່ໃນໄວບໍ່ຊ້າຂ້າງໜ້ານີ້ ສະຫະລັດອາເມລິກາຄົງຈະມີຢາວັກຊີນກັນມັນໄດ້ ສະຫະລັດອາເມລິກາທົດລອງຢານັ້ນໃສ່ຄົນມາແລ້ວ 45 ຄົນຢ່າງໄດ້ຜົນດີເປັນພິ ເສດ ແລະ ກໍກຳລັງທົດລອງມັນໃສ່ຄົນບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 30,000 ຄົນເພື່ອຈະຮູ້ວ່າຢານັ້ນ ວິເສດວິໂສປານໃດແທ້ ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນດັ່ງນີ້ນັ້ນກໍຕາມແຕ່ ມັນກໍມີບາງປະເທດທີ່ພະຍາຍາມເຈາະເຂົ້າຄອມພິວເຕີຂ ອງບັນດາປະເທດທີ່ກ້າວໜ້າ ເພື່ອຂີ້ຂະໂມຍເອົາຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການເຮັດຢູກເຮັດຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແລະ ວິທີການປິ່ນປົວມັນ ດັ່ງທີ່ໃນຫວ່າງບໍ່ນານແລ້ວນີ້ ປະເທດຣັດເຊຍ ແລະ ສາທາ ລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຖືກກ່າວຫາມາແລ້ວວ່າໄດ້ພະຍາຍາມລັກລອຍເອົາສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ຖ້າຫາກທ່ານອອກໄປຈາກປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເຊັ່ນວ່າ ບິນໄປຍັງປະເທດໄທ ສາທາລະນະ ລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຝຣັ່ງ ອັງກິດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຫົນແຫ່ງອື່ນກໍດີ ແມ່ນມັນຈະເປັນແນວໃດ ເມື່ອທີ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກນີ້ ຄັນບໍ່ວ່າໂລກທັງໂລກ ມີການບົ່ງວາງກົດເກນ ແລະ ມາດຕະ ການຕ່າງໆ ໃນດ້ານການແພດໃສ່ຄົນໂດຍສານ ແລະ ການເດີນທາງຕ່າງໆ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍມີພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈອບກິນຫົວຄົນເຮົາຢ່າງບໍ່ລົດລະ ໂຄວິດ-19 ສາມາດສັງຫານຄົນໃນປະເ ທດອົດສະຕຣາເລຍໄປແລ້ວມາກມາຍ ແລະ ກໍເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກໄວເຈັບປ່ວຍດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງວັນເສົາທີ 18 ກໍລະກະດາ 2020 ແລ້ວນີ້ ແມ່ນວ່າໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ 11,235 ຄົນ ຕ າຍໄປແລ້ວ 116 ຄົນ ແຕ່ກໍຟື້ນດີຂຶ້ນໄດ້ 8,117 ຄົນ ໃນຂັ້ນໂລກມັນບຸກລຸກມະນຸດໄດ້ແລ້ວ 14,179,730 ຄົນ ໂດຍທີ່ມີຕາຍໄປຍ້ອນແລ້ວ 598,537 ຄົນ ຟື້ນດີຂຶ້ນໄດ້ 8,448,870 ຄົນ ນີ້ເປັນໜ້າຢ້ານກົວນຳແທ້ໆ ຫວນໄປເວົ້າກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄປມາລ ະຫວ່າງປະເທດ ແມ່ນວ່າປະເທດອົດສະຕຣາເລຍປັບປຸງມາດຕະການ ແລະ ກົດລະບຽບຢູ່ຕະຫຼອດມາເພື່ອໃຫ້ທັນການກັບສະຖານະພາບສະຖານະການຂອງໂຄວິດ-19 ເວົ້າລວມໆແລ້ວແມ່ນວ່າປະເທດອົດ ສະຕຣາເລຍບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງເຊື້ອຊາດເຊື້ອສາຍພົງພັນ ໄປຕ່າງປະເທດ ແຕ່ກໍໃຫ້ຄົນໃນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢູ່ ໂດຍສະເພາະຄົ ນອົດສະຕຣາລຽນ ແລະ ຄົນທີ່ມີສິດຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ກັບມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໄດ້ຈາກຕ່າງປະເທດ ການກັບມານັ້ນກໍບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍດາຍ ແລະ ອາດຈະຕົກເປັນເງິນເ ປັນຄຳມາກມາຍດ້ວຍ ແລະ ອາດຈະໄດ້ບິນເວີນໄປແວະໃນຫຼາຍປະເທດກ່ອນທີ່ຈະມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໄດ້ ນີ້ແນ່ນອນສ້າງຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ອິດເມື່ອຍແກ່ຄົນໂດຍສານ ແ ຕ່ຖ້າຫາກເມື່ອບິນມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະຕຣາລີແລ້ວ ແລ້ວລົງຍົນມາເດ ມັນຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳພາດຄົນເລືອດລາວຄົນໜຶ່ງທີ່ກັບມາຈາກປະເທດໄທ ແຕ່ບໍ່ສາມາ ດເປີດເຜີຍຊື່ສຽງຂອງຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ຊາບໄດ້ ເພາະຜູ້ກ່ຽວບໍ່ຢາກໃຫ້ເປີດເຜີຍ ເພາະບໍ່ຢາກໂດ່ງຢາກດັງ ວ່າຊັ້ນ ສະບາຍດີທ່ານ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າເດີນທາງໄປມາຕ່າງປະເທດ ລະຫວ່າງປະເທດອົດ ສະເຕຣເລຍກັບຕ່າງປະເທດນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າທ່ານນີ້ຄົງໄປທ່ຽວເມືອງໄທ ຫຼືວ່າຕ່າງປະເທດນີ້ດົນນານມາແລ້ວນີ້ແມ່ນວ່າ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າເກີດມີວິກິດໂຄວິດ-19 ນີ້ ກະແມ່ນວ່າຄາຢູ່ໃນຕ່າງປະ ເທດ ແຕ່ວ່າຢາກຊາບວ່າທ່ານເຮັດແນວໃດກັບຄືນມາປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າໄປຢູ່ເມືອງໄທປະມານເກືອບ 8 ເດືອນ ພໍດີໄປຕິດໂລກໂຄວິດ ກະເລີຍວ່າບໍ່ຮູ້ຊິເຮັດແນວໃດ ກໍເລີຍຂ້າ ພະເຈົ້າຕິດຕໍ່ກັບສະຖານທູດອອສເຕຣເລຍປະຈຳປະເທດໄທ ແລ້ວເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງສະຖານທູດ ເຂົາຂໍຊື່ ຂໍທີ່ຢູ່ ແລະ ຂໍອີເມວ address ໄວ້ ແລ້ວຈາກນັ້ນທ່ານທູດກໍເລີຍສົ່ງລາຍການເຂົ້າມາອີເມວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ບ ອກລາຍການວ່າຄົນອອສເຕຣລຽນທີ່ຕິດ ຄ້າງຢູ່ໃນປະເທດໄທ ດຽວນີ້ທາງລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍກຳລັງຢາກໃຫ້ຄົນ citizen ຂອງອອສເຕຣເລຍນີ້ກັບຄືນປະເທດ ເພາະວ່າຖ້າເກີດເຈັບເປັນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອ ງໂຮງພະຍາບານຈະແພງຂຶ້ນ ແລະ ທາງລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍຈະບໍ່ມີປັນຍາຮັບຜິດຊອບ ໃນເມື່ອຈັ່ງຊັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍເລີຍຖາມທ່ານທູດວ່າ ທາງທ່ານທູດມີນະໂຍບາຍຍົນກັບຄືນບໍ່ ທ່ານທູດວ່າມີ ແຕ່ຄົນ ໜຶ່ງເກືອບ 7,000 ຖ້ຽວດຽວ ອື ຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າກໍເລີຍວ່າ ໂອ ຂໍລໍກ່ອນ ຂໍຢຸດຢັ້ງໄວ້ຊົ່ວຄາວ ເພາະວ່າມັນແພງເກີນໄປ ແລ້ວອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າກໍມີປີ້ຍົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າກັບຄືນຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຂໍລໍວ່າ ມື້ໃດ ຖ້າປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດອອສເຕຣເລຍເປີດ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຊິໃຊ້ປີ້ຍົນຂອງຂ້າພະເຈົ້ານີ້ຄືນມາອອສເຕຣເລຍ ອື ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ດັ່ງຄວາມຄາດໝາຍ ເພາະວ່າຄວາມແຮງຂອງໂຄວິດມັນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ຊຸມື້ ຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າກໍເລີຍໂທໄປຖາມທ່ານທູດອີກ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ບອກວ່າ ດຽວນີ້ມີ 2 ສາຍການບິນທີ່ເຈົ້າຈະບິນຄືນອອສເຕຣເລຍໄດ້ 1 ສາຍການບິນ Qatar 2 ສາຍການບິນ Cathay Pacific ຂອງຮົງກົງ ອື ຂ້າພະເຈົ້າກໍເລີ ຍຈອງເອົາຍົນຂອງ Cathay Pacific ຂອງຮົງກົງ ຈາກບາງກອກໂດຍຜ່ານຮົງກົງ ແລະ ມາເມວເບີນ ລາຄາເທົ່າໃດ ລາຄາ 626 ໂດລາຂອງອອສເຕຣເລຍ ໂອ ກໍຍັງຖືກເນາະ ຖືກ ແຕ່ວ່າຄັນ ຄັນ ຄັນວ່າຊື້ປີ້ຍົນໄດ້ແລ້ວ ວ່າບິນໄ ປຮົງກົງແລ້ວກັບມາຍັງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ກ່ອນຊິບິນອອກສຸວັນນະພູມ ມັນ ເຂົາເຈົ້າເຮັດຫຍັງແດ່ເນາະ ກ່ອນຊິບິນອອກສຸວັນນະພູມ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ເຫັນກວດເຄັ່ງຄັດແມ່ນຫຍັງນະ ເພາະວ່າກະທຳມະດ າ ອືມ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມາ ເຮັດໃນເຊັນໜັງສື ແລ້ວກໍກວດເຄື່ອງກວດຂອງ ແລ້ວກະແປວ່າຂຶ້ນຍົນມາໂລດ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແມ່ນໆ ແຕ່ວ່າບັດມາຮອດປະເທດອົດສະຕຣາລີເດເປັນແນວໃດລະ ໂອ ບັດມາຮອດອົດ ສະຕຣາລີ ຖືວ່າປະເທດອົດສະຕຣາລີເປັນປະເທດທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດ ເພາະວ່າລົງຍົນປັບ

ແພດເຂົາກໍເອົາ ອ່າ ຄື ຄືມີປືນຍິງໃນໜ້າຜາກຫັ້ນແຫຼະ ໂອ ຈັບອຸນຫະພູມຊື່ໆ ແມ່ນ ຈັບອຸນຫະພູມຊື່ໆ ແຕ່ວ່າຈັບອຸນຫະພູມນີ້ ມັນ ມັນບໍ່ແນ່ນອນ ເພາະວ່າບາງຄົນນີ້ມັນເປັນແລ້ວ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ມີອາການຫຍັງໝົດ ບໍ່ຮ້ອ ນ ບໍ່ໜາວ ບໍ່ເປັນ ບໍ່ໄອ ບໍ່ອອກຫຍັງໝົດ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າເປັນແລ້ວຈັ່ງຊີ້ ນອກຈາກທີ່ວ່າເຂົາຈັບອຸນຫະພູມແລ້ວ ແນວອື່ນເຂົາຈັບຫຍັງບໍ ບໍ່ ເຂົາຈັບນັ້ນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ອາການຂອງເຮົານີ້ຕ່ຳກວ່າ 36 ອືມ ເຂົາກໍເລີຍບ ອກວ່າໂອເຄ ໄດ້ແລ້ວ ແລ້ວເຂົາຈະມີຂຽນຈົດໝາຍໃຫ້ ເຮົາຕ້ອງຖືຈົດໝາຍການນັ້ນໄປກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ລົດເມ ແລ້ວໄປສະເໜີທີ່ໂຮງແຮມ ໂອ ແລ້ວລົດເມສົ່ງເຮົາເຂົ້າໂຮງແຮມເລີຍ ກໍຖາມໄດ້ກ່ຽວກັບໂຮງແ ຮມນີ້ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນເຮົາເລືອກເອົາເອງບໍ ຫຼືວ່າເພິ່ນຈັດໃຫ້ຕາຍໂຕ ລັດຖະບານວິກຕໍເຣຍຈັດໃຫ້ຕາຍໂຕ ແລ້ວແມ່ນໃຜເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ໝົດທຸກຢ່າງເລີຍ ໂອ ກໍແປວ່າ ທ່ານໂຊກດີ ເພາະວ່າດຽວນີ້ໄດ້ຈ່າຍເອງໄດ໋ເອີຍ ແມ່ນ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າມາໃນອອສເຕຣເລຍກ່ອນໜ້າວັນທີ 1 ຈູລາຍ ກໍເລີຍເປັນຜູ້ໂຊກດີ ອືມ ຄັນວ່າມານຳຫຼັງຫັ້ນ ແປວ່າໄດ້ຈ່າຍເອງນີ້ ຫ້ວຍ ມື້ໜຶ່ງ ບໍ່ແມ່ນ 300 ພຸ້ນບໍ ຄືຊິບໍ່ຕາຍຊ້ຳບໍ ແມ່ນແລ້ວ ໂຄວິດບໍ່ທັນກິນ ຕາຍກ່ອນຊ້ຳ
ຕ້ອງຈ່າຍຜູ້ໜຶ່ງ 3,000 ເດ້ 3,000 ດອນເດ້ ໂອ ແພງເນາະ ແລ້ວບັດຢູ່ໃນອັນນັ້ນ quarantine ທີ່ວ່າຢູ່ໃນໂຮງແຮມນີ້ບໍ່ແມ່ນຕິດຄຸກບໍ ເວົ້າໄປແລ້ວ

ເອົາເຂົ້າໄປ reception ຖ້າເຮົາຕ້ອງການຫຍັງ ເທົ່ານັ້ນແຫຼະ ອື ແລ້ວຢູ່ໃນໂຮງແຮມມັນບໍ່ໄດ້ກິນຢູກກິນຢາຫຍັງ ແປວ່ານອນກິນເຂົ້າຢູ່ລ້າໆ ຊື່ໆນີ້ລະເນາະ ແມ່ນ ເບິ່ງແຕ່ໂທລະທັດບໍ ເບິ່ງແຕ່ໂທລະທັດກັບກິນເຂົ້ານັ້ນ ແຫຼະ ອືມ ຄັນວ່າມີຄອມພິວເຕີເຮັດ ອິນເຕີເນັດ ອິນເຕີເນັດ ຫຼິ້ນເກມກັນຫຍັງວ່າໄຄນີ້ ເບິ່ງໂທລະທັດກໍແປວ່າມັນອຸກອັ່ງແທ້ໆຕົວນີ້ນະ ມີ ເຂົາກໍມີເກມໃຫ້ເຮົາຫຼິ້ນ ຖ້າເຮົາຢາກຫຼິ້ນນະ ແຕ່ວ່າມີຄອມພິວເຕີໃຫ້ເ ຮົາເຮັດບໍ ຄອມພິວເຕີຂອງເຮົານີ້ແຫຼະ ໂອ ໄຄແດ່ກະຊັ້ນນະ ຄັນບໍ່ ບໍ່ປານໃດ ຄັນບໍ່ມີຄອມພິວເຕີຕິດຕໍ່ນອກບໍ່ໄດ້ນີ້ ຫ້ວຍ ຊ່ຳກັບວ່າຕິດສູນສຳມະນາ ຫຼືວ່າຈຳຄຸກເດ້ ແມ່ນ ແມ່ນອ້າຍ ບັດ ບັດ ບັດຢູ່ໃນໂຮແຕນນັ້ນ ເຂົ້ າປາອາຫານຕ່າງໆນີ້ ເຂົາເຈົ້າລ້ຽງໝົດນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນກໍເປັນກິນບໍ ບໍ່ແມ່ນເຂົ້າໂຮສແຕນບໍ ຖ້າເວົ້າເລື່ອງອາຫານແລ້ວ ມັນຂຶ້ນກັບຄົນທີ່ມັກ ຫຼື ບໍ່ມັກ ອື ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າກິນບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າຂ້ າພະເຈົ້າ ໜຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ກິນຊີສ ກິນເບີ ແລ້ວກໍກິນນົມສົດບໍ່ໄດ້ ກໍ ໂອ ໄດ້ອົດກິນເອົາເກືອບຕາຍ ອື ສອງອາທິດ ສິບສີ່ມື້ ໂອຍ ປາຖະໜາຂໍໃຫ້ອອກໄປ ຂໍໃຫ້ອອກ ແລ້ວກະອອກໄວໆເທີະຊັ້ນ ແຕ່ວ່າເຮົາຢູ່ຮອດ ຮອ ດມື້ທີສາມແລ້ວ

ອືມ ພໍດີເຂົາເອົາໄປກວດແລ້ວ result ອອກມາກໍຖືວ່າໂຊກດີບໍ່ມີຫຍັງ ແລ້ວຫຼັງຈາກຈັກມື້ຈັ່ງໄດ້ຮັບ result ອ່າ ປະມານ 2 ມື້ ໂອ້ ກໍໄວ ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າທີ່ວ່າອັນນ່າ SBS ມັນ quarantine lockdown ຄົບ 14 ມື້ ແລ້ວກໍແປວ່າໄດ້ກວດ ຄືທ່ານເວົ້າຫັ້ນ ແປວ່ າ result ມັນບໍ່ມາໄດ໋ ເພິ່ນວ່າ 2 ມື້ 7 ມື້ເຕັມໆ 8 ມື້ທີ 8 ຈັ່ງມາຮອດນ່ະ ມັນ ມັນຊ້າຂະໜາດເລີຍ ບໍ່ຮູ້ວ່າມັນເປັນຫຍັງ ອັນນີ້ 2 ມື້ໄດ້ແລ້ວວ່າຕິ 2 ມື້ໄດ້ ເພາະວ່າອັນນີ້ກໍລະນີພິເສດຂອງລັດຖະບານ ແລ້ວຄັນ ຄັນ ຄັນວ່າ 2 ມື້ໄດ້ ແລ້ວກໍແປວ່າບໍ່ເປັນຫຍັງລະປ່ອຍອອກມາບໍ່ ໂອ້ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງຢູ່ຫັ້ນຈົນກວ່າຄົບກຳນົດ 14 ມື້ ອື ບາດນີ້ຫຼັງຈາກ 3 ມື້ແລ້ວ ຕ້ອງຢູ່ມາຮອດມື້ທີ 10 ອືມ ມື້ທີ 10 ມາກວດອີກຄືເກົ່າ ອື ຈະມີເນີສຂຶ້ນມາກວດຕື່ມບາດໜຶ່ງເປັນ ເທື່ອສຸດທ້າຍ ຖ້າຜູ້ໃດຜ່ານກໍຜ່ານ ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ຜ່ານກໍແປວ່າຖືກຍ້າຍໂຮງແຮມໄປຢູ່ບ່ອນໃໝ່ ແປວ່າໂຮງແຮມນັ້ນບໍ່ມີສິດຢູ່ແລ້ວ ຖ້າຜູ້ໃດຕິດເຊື້ອເດີ້ ອືມ ເກົ່າ ແຕ່ວ່າໂຊກດີຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຫຍັງ ກໍເລີຍໄດ້ຢູ່ຕໍ່ ຢູ່ຕໍ່ ຕື່ມ ອ່າ ສາມມື້ ທາງລັດຖະບານເຂົາກໍໃຫ້ອອກເລີຍ ກ່ຽວກັບວ່າໃຫ້ອອກຫັ້ນ ເຮົາ ເຮົາມາເອງບໍ່ ຫຼືວ່າລົດ ອ່າ ambulance ຫຼືວ່າທາງການເຂົາມາສົ່ງ ແລະ ເຄື່ອງຂອງເດ ເຂົາໃຫ້ອອກບໍ່ ອ່າ ທາງລັດຖະບານເຂົາຈະສົ່ງ ລົດແທັກຊີມາຮັບ ແລ້ວກໍມີເຈົ້າໜ້າທີ່ມາເຄາະປະຕູເຮົາຢູ່ຫ້ອງເຮົາ ອື ແລ້ວກໍຊ່ອຍເອົາຂອງເຮົາລົງໄປທາງລຸ່ມ ອື ເມື່ອເວລາເຮົາໄປທາງລຸ່ມນັ້ນ ເຮົາຈະຕ້ອງຖືເອກະສານຂອງທີ່ເວລາເຮົາມາແຕ່ສະໜ າມບິນນ່ະ ອື ເອກະສານຕົວນັ້ນນ່ະ ອື ເຮົາຕ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍຕ້ອງຂຽນວ່າເຮົາອອກຈັກໂມງ ເອີ ເຂົາກໍປະທັບກາ ແລ້ວເຈົ້າໜ້າທີ່ບອກວ່າ ເຈົ້າຕ້ອງຖືໃບນີ້ໄວ້ ເພື່ອວ່າບາດເຈົ້າອອກໄປນອກໄປ ນາ ຕຳຫຼວດກວດຫຼືວ່າແມ່ນຫຍັງໄດ໋ ເວລາເຮົາໄປຊອບໄປນັ້ນຫັ້ນນ່ະ ອືມ ເພາະວ່າເຮົາຜ່ານກວດໂຄວິດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລ້ວເຮົາກໍປອດໄພທີ່ບໍ່ມີຫຍັງອັນນ່ະ detect ແລ້ວ ອືມ ກໍປານວ່າ ສ່ຳກັບວ່ານ່ະ ຕອນມາຮອ ດໃໝ່ໆ ຢູ່ໂຮສເຕລ ບາດນີ້ອອກຈາກໂຮສເຕລໄປຢູ່ກັບສັງຄົມທົ່ວໄປ ແລ້ວກໍແປວ່າດີໃຈຂະໜາດລະເນາະ ໂອ້ ປານຂຶ້ນສະຫວັນແລ້ວດຽວນີ້
ແລ້ວ ແລ້ວຄັນ ຄັນວ່າມີໂອກາດ ຫຼືວ່າທ່ານໃຫ້ຄວາມແນະນຳໃດໆ ບາງຄົນທີ່ວ່າຢາກໄປຕ່າງປະເທດ ຝຣັ່ງ ອັງກິດບໍ່ ຫຼືວ່າປະເທດໄທ ລາວ ຈັ່ງຊີ້ ແມ່ນ ແມ່ນວ່າຄວນໄປບໍ່ໃນເວລານີ້ ໂອ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຕາມ ຄວາມ ຮູ້ສຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຢ່າສູ່ໄປດີກວ່າ ໂອ້ ຖ້າໄປ ອັນນີ້ທາງແຖວຢູໂຣບຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ນະ ອືມ ຖ້າໄປທາງເມືອງໄທແລ້ວ ຈະຕ້ອງໄປຕິດ 14 ມື້ອີກໄດ໋ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ເຄັ່ງຄັດປານນີ້ຕິ ນອກຈາກແຕ່ວ່າໄດ້ຈ່າຍຄ່າໂ ຮງແຮມເອງ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເຮົາເອງໄດ໋ 14 ມື້ເຮົາ ລັດຖະບານໄທກໍບໍ່ຈ່າຍໃຫ້ເຮົາໄດ໋ ແລ້ວ ແລ້ວທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າອັນໂຮງແຮມທີ່ວ່າຢູ່ໃນປະເທດໄທ ເຂົາເຈົ້າເອົາໄປກັກໄວ້ຫັ້ນ ແມ່ນເຮົາເລືອກເອົາເອງ ບໍ່ ຫຼືວ່າທາງການໄທເພິ່ນຫ້າງໄວ້ໃຫ້ ໂອ້ ອັນນີ້ທາງການຫ້າງໄວ້ໃຫ້ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ມາ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ ບໍ່ເຄີຍເຫັນເທື່ອ ອືມ ແພງບໍ່ ຮູ້ ຮູ້ບໍ່ວ່າແພງບໍ່ ໂອ້ ເລື່ອງນີ້ບໍ່ຮູ້ອ່ະ ເລື່ອງນີ້ ອືມ ດຽວຢ້ານແມ່ນວ່ າເພິ່ນ ເພິ່ນຫ້າງໄວ້ ເພິ່ນກໍຊິເອົາໄປໄວ້ໂອແຕນແນວໃດແນວໜຶ່ງທີ່ວ່າເພິ່ນເຫັນດີນຳ ກໍແປວ່າຄືຊິແພງເຕີບພຸ້ນລະໄປ ຢ້ານແມ່ນຢູ່ອ້າຍ 400 ບາດຕໍ່ມື້ນີ້ບໍ່ມີແລ້ວ ແມ່ນ ເພາະວ່າມັນ 600 ກໍອາດຈະບໍ່ມີ ພັນໜຶ່ງກໍບໍ່ມີ ຢ້ ານແມ່ນສອງສາມພັນບາດພຸ້ນລະຂຶ້ນໄປນະ ຢ້ານ ຢູ່ພວກ ທຸກຢ່າງເດ້ ອືມ ແລ້ວ ອັນນ່າ ໃນເມື່ອທີ່ມາອອກໂອແຕນທີ່ວ່າບ່ອນເຂົ້າຄວາຣັນທີນລຽບລ້ອຍ ມາຮອດບ້ານຮອດທີ່ເປັນປົກກະຕິແລ້ວ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າອອ ກໄປຫັ້ນໄປນີ້ ທຸກໆມື້ນີ້ນະ ຈົນເຖິງທຸກໆມື້ນີ້ນີ້ກໍແມ່ນວ່າໄດ້ຖືໜັງສືຢັ້ງຢືນຫັ້ນຕິດໂຕໄປນຳຊະບໍ່ ແມ່ນ ຕ້ອງຕິດໂຕໄປນຳ ຕາມທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົາບອກວ່າ ເຈົ້າຕ້ອງເອົາຕິດໂຕເຈົ້າໄວ້ເດີ້ ເວລາເຈົ້າອອກໄປໃ ສກໍຢ່າ ຈົນກວ່າວ່າເຂົາ finish lockdown ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈາກ Victoria ແລ້ວ ເອີ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ອືມ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່ານາ ເມື່ອມາຮອດປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລ້ວກໍເຂົ້າໂອແຕນ quarantine ລັດຖະບານຈ່າຍໃຫ້ເໝິດ ຢູ່ດີສະບາຍ ນອກຈາກວ່ າໜັກໃຈແດ່ ເພາະວ່າມັນເປັນເໝືອນທີ່ວ່າຕິດຄຸກຕິດຄອກເລັກໆນ້ອຍໆ ແລ້ວບັດວ່າອອກມາແລ້ວນີ້ນະ ທາງການເພິ່ນໄດ້ບອກເຕືອນເຮົາບໍ່ວ່າ ກະທັ້ງທີ່ວ່າ ເຈົ້າພົ້ນຄວາຣັນທີນ 14 ມື້ແລ້ວ ແຕ່ວ່າມັນອາດຈະບໍ່ ແນ່ນອນ ພະຍາດນັ້ນອາດຈະມີຢູ່ໃນໂຕ ຫຼືວ່າມັນຈະມາຕາມຫຼັງນີ້ ເພິ່ນໄດ້ແຈ້ງບອກ ບອກເຕືອນແນວໃດບໍ່ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ທາງໂລງແລມເຂົາບໍ່ບອກຫຍັງ ແຕ່ວ່າ ເຂົາ ເຂົາເອົາໃບ ໃບໜັງສືໃຫ້ເຮົາ ຢູ່ໃນໃ ບໜັງສື ເຂົາຈະບອກວ່າ

ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີເງິນ ເຈົ້າຕ້ອງຕິດຕໍ່ກັບ Centrelink ອືມ ໃຫ້ Centrelink ອອກໃຫ້ກ່ອນແລ້ວ ເຂົາຍັງຊິຫັກເອົາເງິນຄ່າ ຂອງເຈົ້າເອງ ໂອ ແປວ່າບໍ່ມີຟຣີ ຄັນວ່າເພິ່ນຈ່າຍໃຫ້ກ່ອນລະ ສົມມຸດວ່າເຮົາວ່າງງານເນາະ ຫຼືວ່າເຮົາໄປເຮັດ ວຽກນີ້ ເພິ່ນຫັກເອົາເງິນເຮົາຂອງເຮົາ ມັນ ມັນກະເກືອບຊ້ຳກັບວ່າ ປັ້ນເອົານ້ຳຢູ່ຜ້າເຊັດມືແຫ້ງລະ ມັນຊິໄດ້ບໍ່ລະ ເອີ ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນ ເພາະວ່າລັດຖະບານກໍມີບັນຫາຢູ່ ແຕ່ວ່າລັດຖະບານຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ເລື່ອງນີ້ ໂອ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກໍແປວ່າ ມາຮອດບ້ານຮອດທີ່ ລະກະສະດວກສະບາຍ ລະກະແປວ່າ ຮູ້ບົດຮຽນຕ່າງໆ ມີການປະສົບການໃນການເດີນທາງໃນຍາມໂຄວິດ-19 ນີ້ ກໍຂໍຂອບອົກຂອບໃຈນຳທ່ານທີ່ກະລຸນາໃຫ້ສ ຳພາດ ຂໍຂອບໃຈນຳ ເຈົ້າ ຂອບໃຈຫຼາຍໆ